ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານ ຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທຳນຽມການທັກທາຍຂອງຄົນລາວເຮົາ ເວລາເຫັນໜ້າກັນມັກຈະຖາມວ່າ ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ ບາງຄົນອາດຢ້ານວ່າຄົນອື່ນ ເວົ້າວ່າບໍ່ມີຫຍັງກິນ ກໍຈະຕອບວ່າກິນ ແລ້ວ ແລະ ກໍຈະອາດອະທິບາຍເຖິງປະເພດອາຫານການກິນແພງໆ ຫຼື ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກຊີ້ນສັດ ເພາະຄິດວ່າມັນຄືອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ພວກເຮົາອາດໄດ້ຍິນວ່າ ໝູເຫັດເປັດໄກ່ ເປັນອາຫານຊັ້ນເລີດ ເພາະຄົ ນເຮົາຄິດວ່າຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນຊີ້ນຈະບໍ່ແຂງແຮງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີ້ນເປັນແຫຼ່ງທີ່ມີໂປຣຕີນສູງກໍແມ່ນ ແຕ່ກໍມີສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະແຂງແຮງ ເມື່ອໄດ້ຮັບໂປຣຕີ ນຈາກຊີ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າອົງກອນດ້ານອາຫານການກິນຂອງອາເມລິກາ ແນະນຳໃຫ້ຄົນອາເມລິກາ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍໃຫຍ່ກວ່າຄົນອາຊີເຮົາ ກິນໂປຣຕີນພຽງມື້ລະ 44 ຫາ 61 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມເປັນ ຈິງ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍກິນໂປຣຕີນຫຼາຍກວ່າຄຳແນະນຳນັ້ນ 2 ຫຼື 3 ເທົ່າ ໂປຣຕີນທີ່ໄດ້ມາສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ມາຈາກຊີ້ນສັດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາກິນຊີ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆກໍຈະເອົາຊີ້ນເປັນອາ ຫານຫຼັກ ຊີ້ນທີ່ເຮົາເອົາມາກໍຄື ຊີ້ນງົວ ຄວາຍ ສັດ ໄກ່ ປາ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຊີ້ນສັດອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການກິນຊີ້ນບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະວ່າຊີ້ນມີໄຂມັນອີ່ມໂຕ ແລະ cholesterol ຈຳນວນຫຼາຍ ຈາກການ ສຶກສາພົບວ່າສາເຫດຂອງໂລກອັນຕະລາຍຫຼາຍຊະນິດມາຈາກໄຂມັນຊະນິດນີ້ ແຕ່ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍໃນທຸກມື້ນີ້ນິຍົມການກິນໝູ ເປັດ ໄກ່ ຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກນົມສັດອີກຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງນີ້ຄືຕົ້ນຕໍຂອງໄຂມັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ມີລະບົບກຳຈັດໄຂມັນສ່ວນເກີນທີ່ເຮົາຮັບເຂົ້າໄປ ເມື່ອກຳຈັດບໍ່ໝົດກໍສະສົມໄວ້ໃນເສັ້ນເລື ອດ ຈາກນັ້ນໄຂມັນດັ່ງກ່າວກໍຈະໄປເກາະຕິດຢູ່ຕາມຝາດ້ານໃນຂອງເສັ້ນເລືອດ ເມື່ອສະສົມເປັນເວລານານ ເສັ້ນເລືອດກໍຈະຄ່ອຍຕີບໆລົງ ຈາກນັ້ນກໍຈະແຂງຕົວເປັນກ້ອນໄຂມັນຕັນທາງເດີນຂອງເລືອ ດ ຈາກນັ້ນກໍຈະແຂງຕົວເປັນກ້ອນໄຂມັນຕັນທາງເດີນຂອງເລືອດ ເມື່ອການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດສູ່ອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນຫຼຸດລົງ ຫຼືບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງໂລກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວ ໃຈ ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ ໂລກເບົາຫວານ ແລະ ໂລກມະເລັງອີກຫຼາຍຊະນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຕັ້ງຄຳຖາມໃນໃຈແມ່ນບໍ່ວ່າ ສະນັ້ນອາຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນຊີ້ນດີກວ່າແມ່ນບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄ ຳຕອບໃຫ້ວ່າ ອາຫານຈຳພວກພືດຜັກມີຂໍ້ດີດັ່ງນີ້ ຂໍ້ທຳອິດ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນໂລກຫຼາຍຊະນິດ ຂໍ້ທີ 2 ເຮັດໃຫ້ຄົນກິນມີອາຍຸຍືນ ຮູບຮ່າງບໍ່ຕຸ້ຍ ໂດຍສະເພາະຄົນກິນເຈ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານຈາກ ພືດຜັກຍັງມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າ ເພາະວ່າເມື່ອສັດຖືກຂ້າ ເອນໄຊ ຫຼື ສານເຄມີໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນບູດເນົ່າງ່າຍ ຊີ້ນຈຶ່ງເສື່ອມຄຸນນະພາບລົງ ເຖິງວ່າຈະໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຫຼື ຕູ້ແຊ່ນ້ຳກ້ອນກໍຕາມ ນອກຈາກນີ້ ສັດຍັງຮັບເອົາທາດເຄມີຫຼາຍຊະນິດຈາກປຸ໋ຍ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າວ່າ ດຽວນີ້ຄົນເຮົາລ້ຽງສັດໃນສວນ ລ້ຽງແບບສະອາດ ຄຳຕອບກໍຄື ສັດຖືກຂັງໄວ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ເຮັດໃຫ້ສັດມີໄຂມັນສະສົມຄືກັນ ນອກຈາກນີ້ ຄົນລ້ຽງສັດຍັງໃສ່ຮໍໂມນເລັ່ງການເຕີບໂຕຂອງສັດ ໃສ່ຢາປະຕິຊີວະນະ ເຮັດໃຫ້ມີທາດເຄມີເຈືອປົນໃນຊີ້ນສັດ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງໃຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ນ້ຳ 100 ລິດ ປູກເຂົ້າໄດ້ 1 ກິໂລເຄິ່ງ ແຕ່ຖ້າສັດຂອງທ່ານນ້ຳໜັກເທົ່າກັນ ຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳໃນການລ້ຽງປະມານ 10,000 ລິດ ພືດ ນອກຈາກເຮົາປູກໄວ້ກິນເປັນອາຫານແລ້ວ ກໍຍັງສາມາດນຳເອົາໄ ປລ້ຽງສັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນຕາມຂ່າວໃນທຸກວັນນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງໄດ້ຍິນຂ່າວນີ້ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ ແລະ ຈະເຫັນວ່າຊີ້ນສັດນັບມື້ຈະສ້າງບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ ຄົນເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ເຮົາຫຼຸດການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນລົງ ຫຼຸດການກິນຊີ້ນລົງ ຫຼື ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ໃຫ້ສຶກສາວິທີການກິນເຈເພື່ອສຸຂະພາບ ບໍ່ແມ່ນອາຫານເຈແບບທີ່ຄົນທົ່ວໄປນິຍົມ ກັນກິນ ເພາະອາຫານທີ່ມາທົດແທນເປັນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ຊີ້ນປອມທີ່ນຳມາຈືນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ຳມັນຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນ ພືດ ແລະ ຜັກຈຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຍອດຂອງອາຫານ ຕ າມທຳມະດາ ຄົນເຮົາເມື່ອເຫັນໝາກມ່ວງສຸກແລ້ວຈະກືນນ້ຳລາຍ ແຕ່ເວລາເຫັນຊີ້ນເຫັນເລືອດສົດໆ ຈະຮູ້ສຶກຂີ້ດຽດ ເພາະຄົນເຮົາບໍ່ມີສັນຊາດຕະຍານໃນການຂ້າ ອາຫານຈຳພວກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຈຶ່ງເ ໝາະສົມສຳລັບ ຄົນເຮົາ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ແລະ ຈິດໃຈ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກ າດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມາພົບກັນເປັນປະຈຳກັບຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຂ່າວດີ ເມື່ອສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານລົດແທັກຊີ ຊຶ່ງລືມຂອງມີຄ່າຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍເອົາໄວ້ຢູ່ໃນລົດ ແລະ ຄົນຂັບລົດນັ້ນໄດ້ນຳເອົາຂອງທີ່ມີຄ່ານັ້ນໄປແຈ້ງໃຫ້ກັບຕຳຫຼວດ ເພື່ອນຳຫາເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຈົນໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຂອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບລົດຜູ້ນີ້ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່ າເປັນຄົນດີ ແລະ ໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ ທີ່ຄົນຂັບລົດແທັກຊີໄດ້ຖືກປຸ້ນ ແລະ ຖືກຂ້າ ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນກໍຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ດີ ຫຼາຍໆຄົນກໍຖາມມາວ່າ ເປັນຫຍັງຄົ ນດີໆໃນສັງຄົມຈຶ່ງຄ່ອຍໆໝົດໄປ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ຫຼາຍຄົນກໍຍັງຖາມມາອີກວ່າ ຄົນດີແມ່ນເປັນແນວໃດ ເອົາຫຍັງມາເປັນມາດຕະຖານໃນການວັດແທກວ່າຄົນນັ້ນເປັນຄົນດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີມາດຕະຖານຂໍ້ 1 ມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງສຳລັບມື້ນີ້ ເມື່ອທ່ານຟັງແລ້ວ ຈົ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ມັນເປັນແນວໃດແທ້ ອົງພຣະເຢຊູຊົງສອນໄວ້ວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ພວກທ່ານຈົ່ງເປັນຄົນດີພ້ອມ ຄືກັບພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ສະຖິດໃ ນສະຫວັນ ຊຶ່ງພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ ນີ້ ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງ ໃຫ້ເຮົາດີພ້ອມ ແລະ ເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນຫຼັກການໃນການວັດແທກວ່າການເປັນຄົນດີ ການທີ່ເອົາພຣະເຈົ້າເປັ ນຫຼັກມີອັນໃດແດ່ ພວກເຮົາມາຟັງນຳກັນເບິ່ງ ຂໍ້ທຳອິດແມ່ນການເປັນຄົນດີທີ່ມີນິດໄສດີ ນີ້ຄືລະດັບທຳອິດຂອງການເປັນຄົນດີ ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນການເປັນຄົນດີ ຖ້າເວົ້າຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ກໍໝາຍເຖິງໃຫ້ເຮົາມີລັກສະນະນິດໄສຂອງພຣະເຢຊູ ຂໍ້ທີ 2 ການເປັນຜູ້ບໍລິສຸດທີ່ດີງາມ ຄືເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດແຍກຕົວເອງອອກຈາກຄວາມບາບຂອງໂລກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກ ວ່າການກະທຳເພື່ອຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ເຮົານຳເອົາຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາແບ່ງປັນແກ່ຜູ້ອື່ນນຳຄືກັນ ປະການທີ 3 ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ໄປສູ່ຄວາມເປັ ນຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາຈຶ່ງມີນິດໄສ ແລະ ຄວາມງາມຄວາມດີຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ ແລະ ມີຄວາມບໍລິສຸດ ຄວາມດີເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຈະເລີນຂຶ້ນ ແລະ ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັ ນໃນການທີ່ເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ດີໄດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຈະເປັນໄດ້ໂລດ ມັນກໍຄືກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ຈະມີນິດໄສດີງາມນັ້ນ ແລະ ບໍລິສຸດນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຕ້ອງ ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະວິນຍານທີ່ເຕັມສ່ວນຂອງພຣະເຈົ້າ ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ຂໍ້ທີ 4 ມີຄວາມຮັກ ຄືໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັກ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮັກນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ ນໂດຍທີ່ບໍ່ເລືອກໜ້າ ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຊົງຮັກພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ການມີອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມນັ້ນ ແລະ ກໍມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມນັ້ນ ມີຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນນັ້ນ ເຮັດແບ ບນີ້ກໍເທົ່າກັບເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຄົນດີພ້ອມ ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດມີຄວາມຮອບຄອບໄດ້ ເມື່ອອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນພ້ອມກັບຊີວິດ ມັນຈະນຳພວກເຮົາໄ ປສູ່ການເປັນຄົນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເປັນຄົນສົມບູນ ມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງປານໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຊ່ອງວ່າງທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງຄຳແ ນະນຳ ຫຼື ຄຳສັ່ງສອນ ແລະຕັກເຕືອນຈາກພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສັ່ງສອນແລະແນະນຳ ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດທີ່ຈະຫຼົງເຮັດຜິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງຕອນນີ້ເຮົາຈະມີມາດຕະຖານທີ່ສາມາ ດໃຊ້ເປັນແບບຢ່າງແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາຄວນຍຶດຖືຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ເຮົາເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃຫ້ເຮົາຮັກຜູ້ອື່ນຄືກັບພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາ ໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນອື່ນ ຄືກັບ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຮົາ ເປັນຄົນຫ້າວຫັນໃນວຽກງານ ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຊົງເປັນ ໃຫ້ເຮົາເສຍສະລະຄືກັບທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເສຍສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເ ມດຕາຄືກັນກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງມີຄວາມເມດຕາແລະ ກະອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ອັກຄະສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົ້າວ່າ ທ່ານທີ່ຮັກທັງຫຼາຍ ດຽວນີ້ເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຮົາຈະເປັນແນວໃດຕໍ່ ໄປໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຂອງເຮົາ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າເມື່ອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບມານັ້ນ ເຮົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ ເພາະວ່າເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢ່າງທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ນັ້ນ ແລະທ່ານທຸກຄົ ນທີ່ມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ໃນພຣະອົງ ກໍຊຳລະຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດເໝືອນດັ່ງພຣະອົງທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ເຫດທີ່ວ່າສາວົກຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ໃນວັນຂ້າງໜ້າຈະເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນກໍຕາມ ໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈເຮັດຄວາມດີ ຕໍ່ໄປ ພະຍາຍາມຝຶກຝົນຕົວເອງຂອງເຮົາໃຫ້ມີອຸປະນິໄສຄືກັບພຣະເຈົ້າ ຊີວິດໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຂະບວນການຂອງການເຕີບໃຫຍ່ ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ດີສົມບູນກໍຕໍ່ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດກັບມາໃນໂ ລກ ພຣະອົງຈະມອບຄວາມສົມບູນນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃນຕອນນີ້ກໍຄືເຮັດໃຫ້ຕົວຂອງເຮົາບໍລິສຸດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຄວນດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະດີງາມ ໃຫ້ເຮົາຫຼີກລ່ຽງຈາກການເຮັດບາບ ພຣະເຈົ້າພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ພະຍາຍາມປະພຶດຄວາມດີ ໃຫ້ປະສົບກັບຜົນສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດກໍຄືໃ ຫ້ເຮົາຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດຂາວສະອາດ ຊຳລະຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິສຸດ ສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຊົງເນັ້ນວ່າ ການເປັນຄົນດີຈະຕ້ອງຊຳລະຈິດໃຈໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງ ມີຄວາ ມຮັກຕໍ່ພີ່ນ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ ພວກທ່ານຕ້ອງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ທັງໝົດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຄືການເປັນຄົນດີແບບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຢຊູ ມີມື້ໜຶ່ງປະຊາຊົນກຳລັງຊຸບຊິບກ່ຽວກັບພຣ ະເຢຊູ ແລະມີບາງຄົນໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຄົນດີ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຕຳໜິຕິຕຽນໄດ້ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຫາຂໍ້ຜິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສຳລັບພວກເຮົາແລະ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາ ທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

a w r o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ